ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ປະຫວັດອັນແຈ້ງຂ່າວທີ່ເຈລະຈາເປັນເອກະສັນກັນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອັງກິດ ກ່ຽວກັບທີ່ປະເທດອັງກິດມອບຮົງກົງຄືນໃຫ້ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ມີຢູ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນມີສັນຍາຢ່າງຊັດເຈນ ປ່ອຍໃຫ້ຮົງກົງປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ເຖິງ 30 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ຮັບເອົາຮົງກົງຈາກປະເທດອັງກິດແລ້ວ ນັ້ນແມ່ນໃຊ້ລະບົບທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ປະເທດດຽວສອງລະບົບການປົກຄອງ ແຕ່ແລ້ວບໍ່ ນານ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຖືກມອງເຫັນວ່າ ປີ້ນໜ້າມືມາເປັນຫຼັງມື ກຳແໜ້ນຮົງກົງ ໂດຍນານາວິທີການ ແລະ ບັດນີ້ເອງ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ຖືສັນຊາດຈີນຢູ່ໃນຮົງກົງ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລ ະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການທູດໃດໆຈາກອົດສະເຕຣເລຍ ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນສັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຮົງກົງ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍທະວີຂຶ້ນແລ້ວ ລັດຖະບານຮົງກົງຢັ້ງຢືນອອກມາແລ້ວວ່າ ຄົນໃນ ຮົງກົງທີ່ຖືສອງສັນຊາດ ບໍ່ມີສິດໃດໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການທູດຈາກຕ່າງປະເທດ ນີ້ແປວ່າ ນົກສອງຫົວໃນຮົງກົງບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການທູດໃດໆ ດັ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນອີກແລ້ ວ ພົນລະເມືອງຮົງກົງມີ 7 ລ້ານຄົນ ແລະ ຮົງກົງເປັນເກາະນ້ອຍໆອັນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກຫ່າງຈາກຝັ່ງທະເລຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າອາດຈະບໍ່ຮ້ອງໃສ່ກັນໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ແນມເຫັນກັນໄດ້ ຈາກ 7 ລ້ານຄົນນັ້ນ 100,000 ຄົນເປັນຄົນສອງສັນຊາດ ຄືອົດສະເຕຣລຽນ ແລະ ຈີນ

uh but then like confusion is that's a ຫ່ວງໄຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນ ທີ່ອາດແຕະຕ້ອງຖານະສັນຊາດຂອງຍານາງເອງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຄົນສອງສັນຊາດບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນຮົງກົງ ແລະ ທາງກາ ນຈີນຕ່າງໆໃນດ້ານກົດໝາຍ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະໃຫ້ອະນຸຍາດແກ່ຄົນສອງສັນຊາດ

ວ່າຊັ້ນ ລັດຖະບານອັງກິດໄດ້ປັບໃຫ້ທັນການການແນະນຳກ່ຽວກັບການເດີນທາງໃນວັນທີ 8 ກຸມພາແລ້ວນີ້ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍບອກເຕືອນຄົນສັນຊາດອັງກິດໃນຮົງກົງບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຄົນສອງສັນຊາ ດ ແລະ ອາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການທູດໂດຍຈຳກັດໃນຮົງກົງ ປະເທດການາດາກໍວິຕົກນຳ ພາຍຫຼັງໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເຫັນວ່າຄົນສອງສັນຊາດ ຄືການາດາ ຮົງກົງ ທີ່ຕິດຄຸກຕິດຄອກ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເລື ອກເອົາສັນຊາດອັນດຽວ ກະຊວງຕ່າງປະເທດການາດາຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ ຕົນຮູ້ຈັກກໍລະນີອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງສັນຊາດຂອງປະເທດອື່ນໆດ້ວຍ ກະຊວງຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ໂຕ້ຕອບຄຳຖາມ ຂອງ SBS News ແຕ່ໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ກະຊວງດັ່ງກ່າວປັບໃຫ້ທັນການການແນະນຳໃນດ້ານການເດີນທາງ ໂດຍບອກເຕືອນວ່າ